رەھىم شەپقەت ۋە ئۇنىڭ ھاياتىمىزدىكى رولى رەھىم شەپقەت ھەممىمىز ياخشى بىلىدىغان قۇلاقلارغا چىرايلىق ئاڭلىنىدىغان بىر سۆز رەھىم شەپقەتنىڭ مەنىسى ھەممىگە شۇنچىلىك ئېنىق تونۇشلۇق بولسىمۇ ئارىمىزدا تېپىلىشى ئىنتايىن ئاز بولغان بەلكى ئىنسانىيەتنىڭ قەلبىدىن ئۆچۈرۈلۈپ كېتىشكە ئازلا قالغان بىر ئەخلاققا ئايلىنىپ قالدى. ئەسلىدە بىزدىن تەلەپ قىلىنغان نەرسە رېھىم-شەپقەتنىڭ مەنىسىنى بىلىش ئەمەس، بەلكى ئۇنى ئەمەلىي ھاياتىمىزدا ئىجرا قىلىش ئىدى. ھازىرقى ئىنسانىيەت دۇنياسىنىڭ بۇ ئەخلاققا نەقەدەر موھتاج بولۇۋاتقانلىقى ھەممىگە مەلۇم. رېھىم-شەپقەتنىڭ يوقىلىشى بىلەن جىنايەتلەر كۆپەيدى. ئاتوم بومبىلار ئىنسانىيەت ھاياتىنى تەھدىت ئاستىغا ئېلىپ، ئۇ يەر-بۇ يەرلەردە ئۆزىنى كۆرسىتىدىغان، ھەتتا بىر لەھزە ئىچىدە، مىڭلارچە ئىنساننىڭ جېنىغا زامىن بولىدىغان ھالغا كەلدى. پۈتۈن ئىنسانىيەت ئاللاھ تائالانىڭ رەھىم شەپقىتىگە زور ئېھتىياجلىق بولۇپ، ھەممە ئۇنىڭ رەھىم شەپقىتىنى تىلەيدۇ. بىز مۇسۇلمانلارمۇ ھەمىشە ھەر نامىزىمىزدا ئاللاھ تائالانىڭ بىزلەرگە رەھىم شەپقەت قىلىشىنى، گۇناھلىرىمىزنى ئەپۇ قىلىشىنى سوراپ كېلىۋاتىمىز. ئەھۋال شۇنداق بولغان ئىكەن، بىز ئاللاتائالانىڭ رەھىم شەپقىتىگە موھتاج بولغان ئىكەنمىز، نېمە ئۈچۈن ئاللاتائالانىڭ بەندىلىرىگىمۇ رەھىم شەپقەت قىلمايمىز؟ ھالبۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام، ئاللاتائالا بەندىلىرىدىن پەقەت رەھىم شەپقەتلىك بولغانلىرىغىلا رەھىم قىلىدۇ، دېگەن ئەمەسمۇ؟ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بۇ مەنىنى ناھايىتى تولۇق ۋە شامىل دەرىجىدە ئىپادىلەپ، رېھىم - شەپقەت قىلغانلارغا ئاللا رېھىم - شەپقىتىنى بېغىشلايدۇ. يەر يۈزىدىكىلەرگە رېھىم - شەپقەت قىلىڭلار، ئاسماندىكى زات ئاللا سىلەرگە رېھىم - شەپقەت قىلىدۇ، دېگەن. دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئاللا تائالانىڭ رېھىم - شەپقىتىگە ئېرىشىشنىڭ بىرلا يولى ئاللا تائالانىڭ مەخلۇقاتلىرىغا رېھىم - شەپقەتلىك بولۇش ۋە ھەممىگە رېھىم - شەپقەت قىلىشتۇر. بۇ ھەدىستىكى.

كىشىلەرگە رېھىم شەپقەت قىلمىغان ئادەم رېھىم شەپقەتكە ئېرىشەلمەيدۇ دېگەن يەنە بىر ھەدىستە رېھىم شەپقەت پەقەت بەختسىز ئادەمدىنلا سۇغۇرۇپ ئېلىنىدۇ دېگەن سىز راستتىنلا كىشىلەرگە رېھىم شەپقەت قىلىپ ئاللاتائالانىڭ رەھمىتىگە ئېرىشكۈچىلەردىن بولۇشنى خالامسىز ئەلۋەتتە خالايسىز ئۇنداقتا تۆۋەندىكىلەرگە دىققەت قىلىڭ. بىرىنچى، ئاتا-ئانىلارغا رەھىم شەپقەتلىك بولۇش. ئاتا-ئانىغا رەھىم شەپقەتلىك بولۇش ئۇلارنى قانداقلا بىر رەۋىشتە بولمىسۇن رەنجىتىپ قويۇشتىن ساقلىنىش، ئۇلارنى ئاسراش، ئۇلارغا جانىدىل خىزمەت قىلىپ كۆڭۈللىرىنى ئېلىش، ماددىي ۋە مەنىۋى يۈكىنى يەڭگىللىتىش، كۆڭۈلسىزلىكلىرىگە تەسەللى بېرىپ يېنىدا بولۇش، خۇشاللىقلىرىنى بىرگە تەنتەنە قىلىش قاتارلىق ئىشلارنى تەقەززا قىلىدۇ. ئاتا-ئانىسىنى قاقشىتىپ ئۇلارنى زار-زار يىغلاتقانلار ئۇلارغا رەھىم-شەپقەت قىلغان بولامدۇ؟ ئاتا-ئانىسىنىڭ رۇخسىتىسىز ھالدا يىگىتلەر بىلەن خۇپىيانە مۇناسىۋەت قۇرغان قىزلار ئاتا-ئانىسىغا رەھىم-شەپقەت قىلغان بولامدۇ؟ ئىمتىھاندىن ئۆتەلمەي قالسا ئاتا-ئانىسىنىڭ قاتتىق بىئارام بولىدىغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ ياخشى ئوقۇمىغان ئوقۇغۇچىلار ئاتا-ئانىسىغا رەھىم-شەپقەت قىلغان بولامدۇ؟ ئۆيگە كىرگەندە ئىشىكنى ئاتا-ئانىسىنى چۆچۈتۈۋېتىدىغان شەكىلدە قاتتىق ياپىدىغانلار ئۇلارغا رېھىم-شەپقەت قىلغان بولامدۇ؟ ئاتا-ئانىسىغا سۆز قىلغاندا ئاۋازىنى ئۇلارنىڭكىدىن يۇقىرى كۆتۈرىدىغانلار ئۇلارغا رېھىم-شەپقەت قىلغان بولامدۇ؟ ئاتا-ئانىسىنى ھەر دائىم زىيارەت قىلىپ، يوقلاپ، ھال سوراپ تۇرماستىن، تېلېفون ئارقىلىقلا ھال سوراپ قويىدىغانلار ئۇلارغا رېھىم-شەپقەت قىلغان بولامدۇ؟ ھالبۇكى، ئاتا-ئانا بالىلىرىنىڭ تېلېفوندىكى ئاۋازىغا ئەمەس، بەلكى ئۇلارنىڭ دىدارىنى كۆرۈشكە ۋە پېشانىسىگە سۆيۈپ قويۇشقا موھتاج. ئاتا-ئانىسىغا ئېھتىياجلىق نەرسىلىرىنى ئەۋەتىپ قويۇپ، ئۇلارنى ھەپتىلەپ، ئايلاپ، ھەتتا يىللاپ كۆرمەيدىغانلار ئۇلارغا رەھىم-شەپقەت قىلغان بولامدۇ؟ ھالبۇكى، ئاتا-ئانىلار بالىلىرىنىڭ مال-دۇنياسىغا، سوۋغاتلىرىغا ئەمەس، بەلكى ئۇلارنىڭ دىدارىغا موھتاج ئاتا ئانىلارنى بۇ نېمەتتىن نېمە ئۈچۈن مەھرۇم قىلىمىز شەكسىزكى مۇنداق قىلىدىغانلار ئاتا ئانىسىنى قاقشاتقۇچى بەختسىزلەردۇر ئىككىنچى ئۇرۇق تۇغقانلارغا رېھىم شەپقەت قىلىش ئۇرۇق تۇغقانلارغا رېھىم شەپقەت قىلىش ئۇلارنى باي كەمبەغەل دەپ ئايرىماستىن قىلدى قىلمىدى دەپ ھېسابلاشماستىن ئىزدىمىدى دەپ ئاغرىنماستىن، ياخشى-يامان دەپ پەرقلەندۈرمەستىن قولىدىن كەلگەن ياخشىلىقلارنى قىلىش، قىيىنچىلىق تارتىپ قالغانلىرىغا ماددىي ياردەم قىلىش، قانداقلا بىر ئىش ئۈچۈن ھازىر بولۇش، ھېيت-ئايەم كۈنلىرىدە ئۇلارنىڭ ئۆيىگە بىرىنچى بولۇپ قەدەم تەشرىپ قىلىش. مۇسىبەتلىك ۋە غەمكىنلىك كۈنلىرىدە ئۇلارنىڭ يېنىدا بىللە بولۇش قاتارلىق ئىشلار بىلەن ئۇلارغا سىلە رەھىم قىلىشنى تەلەپ قىلىدۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ھەدىس قۇدسىيدا ئاللاھ تائالانىڭ مۇنۇ سۆزىنى بايان قىلغان مەن رەھىم شەپقەتلىك ئاللاھمەن سىلە رەھىمنى يارىتىپ ئۇنىڭغا مېنىڭ ئىسمىمدىن بولغان رەھىم ئىسمىنى بەردىم سىلە رەھىم قىلىشنى داۋاملاشتۇرغانلارغا مەنمۇ رەھىم شەپقىتىمنى داۋاملاشتۇرىمەن. ئۇنى تەرك ئەتكەنلەرگە مەنمۇ رەھمىتىمنى تەرك ئېتىمەن، دېگەن. ئۈچىنچى، بالىلارغا رەھىم شەپقەت قىلىش. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام. پۈتۈن رەھىم شەپقەت تۈرلىرىدە ئىنسانىيەتكە ئەڭ ياخشى ئۈلگە بولغىنىدەك بالىلارغا رەھىم شەپقەت قىلىشتىمۇ ئەڭ ياخشى ئۈلگە ئىدى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بىر كۈنى ئەقرا ئىبنى ھابىس دېگەن كىشى بىلەن بىرگە ئولتۇراتتى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ نەۋرىسى ھەسەن ئىبنى ئەلى كېلىدۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ھەسەن رەزىياللاھۇ ئەنھۇنى سۆيۈپ قۇچاقلاپ باغرىغا باسىدۇ بۇ ئەھۋالنى كۆرگەن ئەقرا ئىبنى ھابىس مېنىڭ ئون بالام بار ئۇلاردىن بىرنىمۇ سۆيۈپ باققىنىم يوق دەيدۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بۇ ئادەمنىڭ تاش يۈرەكلىكىگە ئەجەبلىنىپ رېھىم شەپقەت قىلمايدىغانلار رېھىم شەپقەتكە ئېرىشەلمەيدۇ دەيدۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ كىچىك بالىلارغا بولغان رېھىم شەپقىتى شۇنچىلىك چوڭ ۋە كۈچلۈك ئىدىكى ھەتتا نامازنى باشلاپ ئۇزۇن سۈرىلەرنى ئوقۇشنى نىيەت قىلغان بولسىمۇ ئانىلىرى بىلەن مەسچىتكە كەلگەن كىچىك بالىلارنىڭ يىغىسىنى ئاڭلاپ قېلىپ نامازنى قىسقا ئوقۇدۇم دەيتتى بۇ بىر تەرەپتىن بالىلارغا ئىچ ئاغرىتىش يەنە بىر تەرەپتىن ئاياللارنىمۇ مەسچىتلەرگە ھازىر بولۇشقا تەشەببۇس قىلىش ئۈچۈن بولسا كېرەك پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بىر كۈنى نەۋرىلىرىنى سۆيۈپ باغرىغا بېسىۋاتقاندا سەھرالىق ئەرەبلەردىن بىرى ساھابىلاردىن سىلەردە بالىلارنى سۆيۈش ئادىتى بارمۇ دەپ سوراپ قالىدۇ بۇ سۆزنى ئاڭلىغان پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بۇ ئادەمگە قاراپ، ئاللاھ سېنىڭ قەلبىڭدىن رەھىم-شەپقەتنى تارتىۋالغان تۇرسا، مەن ئەمدى نېمە قىلالايمەن؟ دەيدۇ. بالىلارنى چىرايلىق كىيىندۈرۈپ، قورسىقىنى ياخشى تويغۇزۇپ باققانلىق ئۇلارغا رەھىم-شەپقەت قىلغانلىققا ياتمايدۇ. بەلكى ئۇلارنى كېلىچەكتە ئەلگە پايدىلىق ياخشى ئادەم قىلىپ تەربىيىلەش يولىدا كۆيۈمچانلىق كۆرسىتىش ئۇلارنىڭ ئەقلىغا چۈشۈپ تۇرۇپ مۈشكىلىلىرىنى بىرگە ھەل قىلىش ئۇلارنى ئۇرماستىن خورلىماستىن ياخشى ۋە ئۈلگىلىك ئۇسۇلدا مۇئامىلە قىلىش رېھىم شەپقەتنىڭ جۈملىسىدىن سانىلىدۇ بالىلىرىغا قاتتىق قوللۇق قىلىش ئۇلارنىڭ دەردىگە قۇلاق سالماسلىق پىكىرلىرىنى ئاڭلىماسلىق كۆڭلىنى چۈشەنمەسلىك باغرىغا بېسىپ پېشانىسىگە سۆيۈپ كۆڭلىنى ئالماسلىق قاتارلىق بىر يۈرۈش سەلبىي مۇئامىلىلەر رېھىم شەپقەتنى بىلمەيدىغانلارنىڭ قىلىقىدۇر بالىلار ھاياتلىقنىڭ زىننىتى كۆڭۈلنىڭ شادلىقىدۇر بالىسى يوق كىشىلەر يېتىملارنى بېقىپ بېشىنى سىلاپ قاتارغا قوشۇش ئارقىلىق جەننەتلەردە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بىلەن بىرگە بولۇش شەرىپىگە نائىل بولالايدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دېگەن، مەن بىلەن يېتىمنى باققان ئادەم جەننەتتە خۇددى مۇشۇنداقمىز، دەپ ئىككى بارمىقىنى كۆرسىتىپ ئۇلارنى بىرلەشتۈرگەن. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام يەنە مۇنداق دېگەن، مۇسۇلمانلارنىڭ ئۆيلىرى ئىچىدە ئەڭ ياخشى ئۆي ئۇنىڭدا يېتىم بولۇپ ئۇنىڭغا ياخشىلىق قىلىنغان ئۆي، ئەڭ يامان ئۆي ئۇنىڭدا يېتىم بولۇپ ئۇنىڭغا يامانلىق قىلىنغان ئۆيدۇر، دېگەن.

پىكىرلىرىنى ئالاتتى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ساھابىلىرىنى ئاياللىرىغا رەھىم شەپقەتلىك بولۇشقا كۈچلۈك تەشەببۇس قىلىپ، مۇئمىنلاردىن ئىمانى ئەڭ كامىل بولغىنى ئەخلاقى ئەڭ گۈزەل بولغىنىدۇر. سىلەرنىڭ ئەڭ ياخشىلىرىڭلار ئۆز ئەھلىگە ئەڭ ياخشى مۇئامىلە قىلىدىغانلىرىڭلاردۇر دەيتتى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ۋە مۇسۇلمانلار سەپەرگە چىققانلىرىدا ئاياللارنى تۆگىلەر كۆتۈرىدىغان مەپىلەرگە ئولتۇرغۇزۇپ،

تېزلا رەنجىپ قالىدۇ ۋە تېز ئۆزگىرىدۇ. ئۇلارغا ئىنتايىن سىلىق مۇئامىلە قىلىشتىن باشقىسى ئىشقا يارىمايدۇ. مېھرى-مۇھەببەت ئاياللارنى ئاسراش ۋە ئۇلارغا ھۆرمەت قىلىشتىن باشلىنىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مەشھۇر ۋىدا خۇتبىسىدە ۋە ۋاپات بولۇش ئالدىدىكى ئەڭ ئاخىرقى ۋەسىيىتىدە ئاياللارغا ياخشى مۇئامىلە قىلىڭلار، دېگەن. قىزلارنى ئوغۇللاردىن تۆۋەن كۆرۈش، ئۇلارغا قوپال مۇئامىلە قىلىش، ئۇلارنى تەبىئىتىگە ئۇيغۇن كەلمەيدىغان ئېغىر ئىشلارغا بۇيرۇش، قىزلار ئوقۇپ نېمە بولاتتى دەپ ئۇلارنى ئوقۇشتىن مەھرۇم قىلىش، ئۆگەي ئانىسىنىڭ نەيرەڭلىرىگە ئىشىنىپ ئۇلارنى ئېزىش، ھاقارەتلەش، ھەتتا ئۇرۇش، ئۇلارنىڭ دەردىگە قۇلاق سالماي نازۇك كۆڭلىگە ئازار قىلىش قاتارلىق ناچار ئىشلارنى قىلىدىغان ئاتىلار قەلبلىرىدىن رەھىم شەپقەت سۇغۇرۇپ ئېلىنغان بەختسىز كىشىلەردۇر مۇنداقلار قانچىلىك تەقۋا سۈرەتلىك مۇسۇلمان بولۇپ كەتسۇن قانچىلىك چوڭ ئالىم ئۆلىما ياكى قارى قۇرئان ھاجى ھەرەم بولۇپ كەتسۇن بەرىبىر كۆڭۈلدە رېھىم شەپقەت بولمىغانىكەن مۇنداقلارنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئاللاھ تائالانىڭ رەھمىتىگە ئېرىشەلىشى ناتايىن قىزلارنىڭ سەبىيلەرچە پاك ھېسسىياتىنى سۇيىئىستېمال قىلىپ ئۇلارغا يالغاندىن مۇھەببەت ئىزھار قىلىدىغانلار ئۇلارنى ئۆزلىرىنىڭ ئاچا سىڭىللىرىنىڭ ئورنىدا قويسۇن ئۇلارنىڭ ئاچا سىڭىللىرىنىڭ ئىپپىتى ۋە نومۇسى قانچىلىك قىممەتلىك بولسا شۇ قىزلارنىڭمۇ ئىپپەت نومۇسى شۇنچىلىك قىممەتلىكتۇر بىراۋنىڭ نومۇسىنى ئاياق ئاستى قىلىش ئۇنى ئۆلتۈرگەنلىك بىلەن باراۋەر قىزلارنىڭ ساپلىقىدىن پايدىلىنىپ ئۇلارغا ئۆيلىنىدىغانلىقى ھەققىدە ۋەدىلەرنى بېرىپ ئۇلارنى ھەسرەتتە قويىدىغانلار ئۆزلىرىنىڭ ئاچا سىڭىللىرىنى كۆز ئالدىغا كەلتۈرۈپ باقسۇن ئاچا سىڭىللىرىنىڭ شۇنداق بىر ئۆمۈر ھەسرەت نادامەت چەكمەسلىكىنى خالىسا باشقىلارنىڭ ئاچا سىڭىللىرىغىمۇ چەكتۈرمىسۇن بۇ ئالەم ئۆتنە ئالەم دەپ بىكار ئېيتىلمىغان رېئاللىقتىكى تەجرىبىلەرمۇ بۇ ھېكمەتلىك سۆزنىڭ ھەقلىقىنى ئىسپاتلاپ كەلمەكتە ساددا قىزلارنى ئالداپ ئىچكىرى ئۆلكىلەردىكى زالىم لوبەنلەرنىڭ ئويۇن كۈلكىسىنى قىزىتىش ئۈچۈن يېقىلغۇ قىلىپ بېرىۋاتقان ۋىجدانسىز ئىپلاسلار ئاللا تائالادىن قورقمىغان تەقدىردىمۇ بۇ جىنايەتنىڭ بەدىلىنى ئۆزلىرىنىڭ قىزلىرى ياكى ئاچا سىڭىللىرى ئۆتەيدىغان بىر كۈننىڭ كېلىپ قېلىشىدىن ھەزەر قىلسۇن پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام نازۇك شىشىلەر دەپ سۈپەتلىگەن بۇ شىشىدەك نازۇك يۈرەكلەرنى جىنايەت پىچىقى بىلەن تىرىك تۇرغۇزۇپ ئۆلتۈرۈشتىن، شىشىدەك نازۇك كۆڭۈللەرنى بىر ئۆمۈر ھەسرەت-نادامەتكە قويۇشتىن ھەزەر قىلسۇن. بۇ خىيانەتنىڭ ئۆزىنىڭ ئاچا-سىڭىللىرىدىن ياكى كېيىنچە ئۆز قىزلىرىدىن بىرەرسىگە يېنىپ قېلىشىدىن قورقسۇن. كۆڭۈلگە تۇتاشقان مۇھەببەت ئوتىنىڭ شىشىدەك نازۇك كۆڭۈللۈك قىزلارنى قانچىلىك ئازاب ئوقۇبەتلەرگە سالىدىغانلىقى ھەممىگە مەلۇم يىگىتنىڭ يالغان ۋەدىسىگە ئىشەنگەنلىك سەۋەبلىك نومۇسى دەپسەندە بولغان قىزلار ئۈچۈن يەرنىڭ ئۈستىدىن ئۇنىڭ ئاستى ياخشى بولۇپ قالىدىغانلىقى ئاتا ئانىسىنى نومۇستىن زار زار يىغلىتىپ جەننەتتەك ئائىلىسىنىڭ دوزاخقا ئايلىنىپ قېلىشىغا سەۋەب بولىدىغانلىقى ھەممىگە مەلۇم قىزلار نومۇسىنى يوقاتمىغان تەقدىردىمۇ دەسلەپ كۆڭلى باغلانغان ئالدامچىنىڭ ھەسرىتىدە بىر ئۆمۈر ئازابلىنىدىغانلىقى ھەتتا بەزى قىزلارنىڭ تۇرمۇشقا چىققاندىن كېيىنمۇ يەنىلا ئاۋۋالقىسىنى خىيالىدىن ساقىت قىلالمايدىغان ئازابلىرى ئېنىقتۇر قىزلارغا بۇنچىلىك تۈگىمەس ئازابنى چەكتۈرۈشكە كىمنىڭ ھەققى بار بۇنىڭ سورىقى يوقمۇ ئەلۋەتتە بار ئاللاتائالا بۇ دۇنيادىلا ئۇنىڭغا جازاسىنى كۆرسىتىپ ئىبرەت قىلىدۇ ئاخىرەتتە بولسا نومۇس دۈشمىنى بولغانلىقى ئېتىبارى بىلەن ئازابنى ئوبدان تېتىتىدۇ. مەلۇمكى، ئاللاھ تائالا ئۆزىنىڭ قىل ۋە قىلما دېگەن ئەمر-پەرمانلىرىغا خىلاپلىق قىلغۇچىلارنىڭ جازاسىنى ئاخىرەتكە كېچىكتۈرسىمۇ، قۇل ھەققىنى ئاخىرەتكە كېچىكتۈرگىنى يوق. ئىنسانلارغا قىلىنغان قانداقلا بىر زۇلۇم، ھەقسىزلىك ۋە يامانلىقنىڭ جازاسىنى مۇشۇ دۇنيادىلا كۆرسىتىپ كەلمەكتە. ھايات مۇساپىسىدىكى تەجرىبىلەر بۇنىڭ جانلىق مىسالىدۇر. بەشىنچى، ئائىلىنىڭ خىزمەتكارلىرىغا رەھىم-شەپقەتلىك بولۇشى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بۇ ماۋزۇدىمۇ يېتەرلىك تەۋسىيەلەرنى قىلغان. ئۇ مۇنداق دېگەن: قول ئاستىڭلاردىكىلەر سىلەرنىڭ قېرىنداشلىرىڭلاردۇر. ئاللا تائالا ئۇلارنى سىلەرنىڭ قول ئاستىڭلاردا قىلدى. نېمە يېسەڭلار ئۇلارغىمۇ شۇنىڭدىن يېگۈزۈڭلار. نېمە كىيسەڭلار ئۇلارغىمۇ شۇ كىيگەنلىرىڭلاردىن كىيگۈزۈڭلار. ئۇلارنى كۈچى يەتمەيدىغان ئىشلارغا سالماڭلار. ئۇلارنى شۇنداق ئىشلارغا بۇيرۇغىنىڭلاردا ئۇلارغا ياردەملىشىڭلار. بۇ نېمە دېگەن ئېسىل تەۋسىيە! قايسى دىن، قايسى قانۇندا بۇنداق باراۋەرلىكنى تاپالايسىز؟ قانداق باي ئۆزىنىڭ خىزمەتچىسىگە ئۆزى كىيگەن ئالىي توننى، ياكى قىممەتلىك كاستۇم بۇرۇلكىلارنى كىيگۈزىدۇ، قايسى باي ئۆزىنىڭ ئۆي خىزمەتچىلىرى بىلەن بىر داستىخاندا ئولتۇرۇپ ئازادە تاماق يەيدۇ. مۇھەممەد ئەلەيھىسسالامنى ئۈلگە قىلغان ھەقىقىي مۇسۇلمانلار شۇنداق قىلىدۇ، كىيگۈزىدۇ، يېگۈزىدۇ ۋە بىرگە ئولتۇرىدۇ. پەيغەمبىرىمىز ھەزرىتى مۇھەممەد سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ شانلىق ھاياتى ۋە ساھابىلەرنىڭ كەچۈرمىشلىرى بۇنىڭ جانلىق پاكىتىدۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامدىن باشلاپ بارلىق ساھابىلەر ۋە ئىسلامنىڭ كېيىنكى ئالتۇن دەۋرلىرىدە ياشىغان ھەقىقىي مۇسۇلمانلار ئۆزلىرىنىڭ ئۆي خىزمەتچىلىرىنى شۇ ئائىلىنىڭ ئەزالىرى دەپ تونۇيتتى ۋە ئۇلارغا ئۆز بالىلىرىغا ئوخشاش مۇئامىلە قىلاتتى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ ئۆزىنىڭ خىزمەتچىسى قارا تەنلىك زەيد ئىبنى ھارىسەنى، ئۆز ئائىلىسىنىڭ بىر ئەزاسى سانىغانلىقتىن ئۇنىڭ ئىسمىنى زەيد ئىبنى مۇھەممەد دەپ ئاتىغانلىقى ۋە زەيدنىڭ مۇشۇ ئىسىم بىلەن ئەرەبلەر ئارىسىدا تونۇلغانلىقى بۇنىڭ تىپىك مىسالىدۇر مۇسۇلمانلاردا كىيىم كېچەكتە يېمەك ئىچمەكتە خوجايىن بىلەن خىزمەتچىنىڭ قىلچە پەرقى يوق ئىدى ھەتتا ئەينى ۋاقىتتىكى مۇسۇلمان ئەمەس خەلقلەر مۇسۇلمانلارنىڭ قايسىسى خوجايىن ۋە قايسىسى خىزمەتكار ئىكەنلىكىنى پەرق ئېتەلمەيتتى خوشنا دۆلەتلەردىن مەدىنىگە كەلگەن ئەلچىلەر كىمنىڭ خەلىپە ئىكەنلىكىنى قاراش بىلەن پەرق ئېتەلمەيتتى، چۈنكى مۇسۇلمانلار باشلىق پۇقرا، ئۆلىما ئاۋام، باي كەمبەغەل، خوجايىن خىزمەتچى ھەممىسى ئوخشاش ھۆرمەت ۋە بىر خىل قىياپەتتە ئىدى. شوپۇرلىرىنى ئىشىك ئالدىدا كۈتكۈزۈپ ئاچ قويۇپ، ئۆزى زىياپەتلەردىن قانغىچە ھۇزۇر ئالىدىغان بايلار بىلەن ئۆي خىزمەتچىلىرىنى ئىت مۈشۈكنىڭ ئورنىدا كۆرىدىغان ئاياللارنى ھەقىقىي مەنىدە مۇسۇلمان دېيىشكە بولامدۇ؟ ئۇلارنى مۇھەممەد ئەلەيھىسسالامنىڭ ئۇممىتى دېگىلى بولامدۇ؟ ئالتىنچى، ھايۋانلارغا رەھىم شەپقەتلىك بولۇش. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دېگەن، بىر ئادەم يولدا كېتىۋېتىپ، قاتتىق ئۇسساپ كەتتى. يولدا بىر قۇدۇق ئۇچرىتىپ قېلىپ، ئۇنىڭغا چۈشۈپ سۇ ئىچتى. سىرتقا چىققىنىدا ئۇسسۇزلۇقتىن تىلى ساڭگىلاپ تۇپراقنى يەۋاتقان بىر ئىتنى كۆرۈپ قالدى ئۇ ئادەم ئۆز ئۆزىگە بۇ ئىت ماڭا ئوخشاشلا قاتتىق ئۇسساپ كېتىپتۇ دېدىدە قۇدۇققا چۈشۈپ ئۆتۈكىگە سۇ تولدۇرۇپ چىشى بىلەن قۇدۇقنىڭ گىرۋىكىنى چىشلەپ قۇدۇقتىن چىقىپ ھېلىقى ئىتنى سۇغاردى ئاللاتائالا ئۇنىڭ بۇ ئىشىغا خۇرسەن بولۇپ ئۇنىڭ بارچە گۇناھلىرىنى مەغپىرەت قىلىۋەتتى سىز ھاياتىڭىزدا بىرەر قېتىم بولسىمۇ كوچىدا يەيدىغان نەرسە ئىزدەپ يۈرگەن بىرەر ئىتنىڭ قورسىقىنى تويغۇزدىڭىزمۇ ياكى سىزگە تەلمۈرۈپ كەلگەن بىچارە ئىتنى پاسكىنا ھايۋان دەپ پۇتىڭىز بىلەن تېپىۋېتىپ كەتتىڭىزمۇ؟ ئاللاتائالا ئۆزلىرىنىڭ خىزمەتچىسى قىلىپ يارىتىپ بەرگەن ۋە ئۇلارغا بويسۇندۇرۇپ بەرگەن بىچارە ھايۋانلارنى ئۆزلىرىنىڭ تاماشاسىنى قىزىتىش ئۈچۈن قۇربان قىلىپ، ئىتلارنى تالاشتۇرۇپ، قوچقارلارنى ئۈسۈشتۈرۈپ، خورازلارنى چوقۇشتۇرۇپ، قۇشلارنى ئوق ئېتىش مەشىقلىرىدە قارىغا ئېلىپ شەپقەتسىزلىك قىلغۇچىلار پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ كىمكى بىرەر قۇشقاچ چاغلىق بىر جانلىقنى بىھۇدە ئۆلتۈرىدىكەن ئاللا تائالا قىيامەت كۈنىدە ئەلۋەتتە ئۇنىڭ سورىغىنى قىلىدۇ دېگەن سۆزىنى بىلمەمدۇ؟ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ساھابىلىرىنى ھايۋانلارغا رەھىم شەپقەت قىلىشقا تەشەببۇس قىلاتتى بىر كۈنى ئۇلارغا بىر مۈشۈك سەۋەبلىك دوزاخقا كىرىپ كەتكەن ئايالنىڭ قىسسىسىنى سۆزلەپ بېرىپ مۇنداق دېگەن بىر ئايال بىر مۈشۈكنى نان ياكى سۇ بەرمەستىن ئۆيىگە سولاپ قويۇپ ئۇنىڭ ئۆلۈمىگە سەۋەب بولغانلىقى ئۈچۈن دوزاخقا كىرىپ كەتكەن قەستەنلىكتىن ئەمەس بەلكى نان ۋە سۇ بېرىشنى ئۇنتۇپ قالغانلىقتىن بىر مۈشۈكنىڭ ئۆلۈمىگە سەۋەب بولغان بىر مۇسۇلمان ئايال دوزاخقا كىرگەن يەردە ھايۋانلارنىڭ قىينىلىشلىرىدىن ھۇزۇر ئېلىش ۋە تاماشانى قىزىتىش ئۈچۈن قاراپ تۇرۇپ ھايۋانلارنى قىينايدىغانلارنىڭ، ھەتتا بىلىپ تۇرۇپ ئۇلارنىڭ ئۆلۈمىگە سەۋەب بولىدىغانلارنىڭ ئاخىرەتتىكى ھالى قانداق بولار؟ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام كىمكى بىر قۇشقاچقا چاغلىق بىر جانلىقنى بوغۇزلىغاندا ئۇنىڭغا رەھىم-شەپقەتلىك بولىدىكەن، ئاللاھ تائالا ئۇنىڭغا قىيامەت كۈنىدە رەھىم شەپقىتىنى چوقۇم كۆرسىتىدۇ دېيىش ئارقىلىق، ئاللاھ تائالا بىزگە ئۆلتۈرۈپ يېيىشنى ھالال قىلىپ بەرگەن ھايۋاننى بوغۇزلاشتىمۇ ئۇنىڭغا رەھىم شەپقەتلىك بولۇشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى ئۆگەتكەن. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بىر كۈنى بىر ئادەمنىڭ بىر قولىدا پىچاق تۇتقان ھالدا بىر قوينى ئۆلتۈرگىلى سۆرەپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ قېلىپ ئۇ ئادەمگە، ھەي سېنى، مالنى ئىككى قېتىم ئۆلتۈرمەكچىمۇسەن؟ ئۇنى ئۆلۈمگە سىلىق ئېلىپ بار، پىچاقنى مالنىڭ كۆزىگە كۆرسەتمە، ئۇنى ئىتتىكلىتىپ ئاندىن بوغۇزلا دەپ كايىغان. ئاللاتائالا خىزمىتىمىزگە سېلىپ يوللۇق پايدىلىنىشىمىز ئۈچۈن بىزگە بويسۇندۇرۇپ بەرگەن شۇ ھايۋانلارنىڭ جېنى بىزنىڭكىگە ئوخشاش جان ئەمەسمۇ؟ ئۇلارنىڭمۇ جېنى ئاغرىيدۇ ئەمەسمۇ؟ بۇ دەرىجىدىكى تاش يۈرەك ئىنسانلارنىڭ جەننەتنىڭ پۇرىقىنى پۇرىيالىشى مۇمكىنمۇ؟ چۈنكى جەننەت رەھمەتتۇر، ئۇ پەقەت رېھىم شەپقەتلىك بولغانلارنىلا قوبۇل قىلالايدۇ. جەننەتكە ئىبادەتنىڭ كۆپلۈكى بىلەن ئەمەس، بەلكى قەلبنىڭ شەپقىتى ۋە ئاللاھ تائالانىڭ رەھمىتى بىلەنلا كىرگىلى بولىدۇ. رېھىم شەپقەت بىلەن يۇمشاقلىق مۇسۇلمان ئادەمنىڭ ھاياتىدىكى جىمى ھەرىكەتلىرىدە ئىبادەتلىرى دەم ئېلىشى مۇئامىلىسى ئولتۇرۇپ قوپۇشى شۇنداقلا بارلىق ئىشلىرىدا بولمىسا بولمايدىغان نەرسىدۇر پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام يۇمشاقلىق قايسى نەرسىگە كىرسە ئۇنى چىرايلىقلاشتۇرىدۇ ئۇ قايسى نەرسىدىن يۇلۇپ ئېلىنسا ئۇ نەرسىنى سەتلەشتۈرۈۋېتىدۇ دەپ كۆرسەتكەن يەتتىنچى، ئاسىي، گۇناھكار كىشىلەرگە رېھىم شەپقەتلىك بولۇش. ئاللا تائالا قۇرئان كېرىمدە، كەزالىكە كۇنتۇم مىن قەبلۇ، ئىلگىرى سىلەرمۇ ئەنە شۇنداق ئىدىڭلار، دېيىش ئارقىلىق بىزنى ئۆتكەن كۈنلىرىمىزنى ئۇنتۇپ قالماسلىقىمىزغا، كىشىلەرنى گۇناھ مەسىيەتلىرى سەۋەبلىك مەسخىرە قىلماسلىقىمىزغا، ئۇلارغا. نەپرەت قىلغانلىقتىن ئۇلارنى چەتكە قاقماسلىقىمىزغا ۋە ئۇلارغا كامالىي مېھرىبانلىقىمىزنى كۆرسىتىپ يامان يولدىن قايتۇرۇشىمىزغا چاقىردى. گۇناھ قىلمايدىغان ئادەم يوق. ھەرقانداق كىشى گۇناھ قىلىدۇ. ئەمما مۇھىم بولغىنى ئۆز گۇناھىنى تونۇپ، توغرا يولغا قايتىشتۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بۇ ھەقتە، ھەرقانداق ئادەم بالىسى خاتالىشىدۇ، خاتالاشقۇچىلارنىڭ ئەڭ ياخشىسى تەۋبە قىلغۇچىلاردۇر دەپ كۆرسەتكەن. بىز مۇسۇلمانلاردا ھازىرلا مەسچىتتىن چىقىپ، ھەتتا تاھارەت بىلەن تۇرۇپ يالغان سۆزلەيدىغانلارنى ۋە ئادەم ئالدايدىغانلارنى ئۇنچىۋالا ئەيىبلەپ كەتمەيدىغان، ئەمما بىرىنى ئازراق بىر ئەيىب بىلەن، ئازراق بىر گۇناھ مەسىيەت بىلەن ئۇچرىتىپ قالغىنىدا ئۇنىڭدىن نەپرەتلىنىپ كېتىدىغان كەيپىيات بار. ئاللاھ تائالا گۇناھلارنىڭ ھەممىسىنى يامان كۆرىدۇ. مۇسۇلمان ئادەممۇ گۇناھنى مەيلى كىچىك بولسۇن، مەيلى چوڭ بولسۇن ھەممىسىنى يامان كۆرۈشى لازىم. لېكىن ئاللاھ تائالا گۇناھ مەسىيەت قىلىش ئارقىلىق ئۆزىگە ۋە ئۆزىنىڭ تەن ساقلىقىنى زىيانغا ئۇچراتقان بەندىدىن يالغان ئېيتىپ باشقىلارنى زىيانغا ئۇچراتقان بەندىنى بەكرەك يامان كۆرىدۇ چۈنكى ئۆزىنى زىيانغا ئۇچراتقانلىقنىڭ گۇناھى ئۇ كىشىنىڭ ئۆزى بىلەنلا چەكلىنىپ قالىدۇ ئاللا تائالا خالىسا ئۇنى كەچۈرۈۋېتىدۇ ئەمما باشقىلارنى زىيانغا ئۇچراتقانلىقنىڭ گۇناھى ئۇنداق ئاسان كەچۈرۈلمەيدۇ زىيانغا ئۇچرىتىلغۇچى شەخس ئۇنى كەچۈرمىگۈچە ئاللا تائالا ئۇنى كەچۈرمەيدۇ چۈنكى ئۇ قۇل ھەققى ئەمەسمۇ شۇڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇئمىن ئادەم قورقۇنچاق بولامدۇ دەپ سورالغىنىدا ھەئە دەپ جاۋاب بەرگەن يەنە مۇئمىن ئادەم بېخىل بولامدۇ دەپ سورالغاندىمۇ ھەئە دەپ جاۋاب بەرگەن ئاندىن مۇئمىن ئادەم يالغانچى بولامدۇ دەپ سورالغىنىدا ياق دەپ جاۋاب بەرگەن چۈنكى قورقۇنچاقلىق بىلەن بېخىللىقنىڭ زىيىنى شۇ شەخسنىڭ ئۆزىگە بەكرەك زىيانلىق بولغىنىدەك يالغانچىلىقنىڭ زىيىنى يالغان ئېيتقۇچىنىڭ ئۆزىدىن كۆرە باشقىلارغا بەكرەك زىيانلىقتۇر ھەرقانداق بىر گۇناھنى كىچىك ساناشقا بولمايدۇ، چۈنكى كىچىك گۇناھلار ئۇنىڭغا داۋام قىلىش ئارقىلىق چوڭ گۇناھلارغا ئايلىنىپ قالىدۇ. شۇنىڭدەك، گۇناھ مەسىيەتلەرنى يامان كۆرۈش ۋە ئۇنىڭغا رازى بولماسلىق مۇسۇلمانلىقنىڭ تەلەپلىرىدىن بىرى. ئەمما، گۇناھ ئىشلىگەن ياكى خاتالاشقان بىرىنى خۇددى ئۆزى ھاياتىدا گۇناھ ئىشلەپ باقمىغاندەك، ھېچ خاتالاشمىغاندەك ئەيىبلەپ كېتىش، ئۇلارنى سۆكۈش ۋە ئۇلاردىن نەپرەتلىنىش، ئۇلارنى چەتكە قېقىش مۇسۇلماننىڭ ئەخلاقىغا ياراشمايدۇ. مۇسۇلماننىڭ قىلىدىغىنى گۇناھ مەسىيەت ئىشلىگەنلەرگە سىلىقلىق بىلەن نەسىھەت قىلىش، ياخشى سۆزلەر بىلەن ئۇلارنى قايىل قىلىپ ھەقىقەتكە قايتۇرۇشتۇر. مۇنداق قىلغانلار ھەقىقەتەن چوڭ ساۋاپقا ئېرىشكۈچىلەردۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام، سېنىڭ سەۋەبىڭ بىلەن ئاللاھ تائالا بىر كىشىنى ھىدايەت قىلسا، بۇ سېنىڭ ئۈچۈن دۇنيا ۋە ئۇنىڭدىكى پۈتۈن شەيئىلەردىن ياخشىدۇر، دەپ كۆرسەتكەن. گۇناھكار بەندىلەرگە رېھىم-شەپقەتلىك بولۇش بابىدا قۇرئان كەرىمنىڭ ياسىن سۈرىسىدە قىسسىسى بايان قىلىنغان ھەبىبۇن نەججار دېگەن كىشىنىڭ قوۋمى ئۇنى ئاللا تائالاغا ئىمان ئېيتقانلىقى سەۋەبلىك ناھەق ئۆلتۈرۈۋەتكەندىن كېيىن ئاللا تائالانىڭ زور ئىنئامىغا ئېرىشىپ ئۇنىڭغا جەننەتكە كىرىڭ دېيىلگەندە، جەننەتنىڭ ئالىي نېمەتلىرىنى ۋە ئاللاتائالانىڭ ئۇنىڭغا قىلغان كاتتا ئىلتىپاتلىرىنى كۆرگەن ھەبىبۇننەججارنىڭ دۇنيادا ئىمان ئېيتمىغانلىقى سەۋەبلىك بۇ ئېسىل نېمەتلەردىن مەھرۇم قالغان ئاسىي گۇناھكار قوۋمىگە ئىچ ئاغرىتىپ، يا لەيتە قەۋمى يەئلەمۇنە بىما غەفەرە لى رەببى ۋەجەئەلەنى مىنەل مۇكرەمىن. كاشكى قوۋمۇم پەرۋەردىگارىمنىڭ ماڭا مەغپىرەت قىلغانلىقىنى ۋە مېنى ھۆرمەتلىكلەردىن قىلغانلىقىنى بىلسە ئىدى دېگەن سۆزى ئەڭ گۈزەل ئۆرنەكتۇر ئىنسانلار گۇناھ مەسىيەتلەرگە چۆكۈپ قانچىلىك يامان يوللارغا كىرىپ كەتكەن تەقدىردىمۇ ئۇلارنىڭ ئىچكى دۇنياسىدا ياخشىلىقنى سۆيۈش ۋە ياخشىلىققا قايتىش ئىقتىدارى يوقالمايدۇ

ئۇلار بىلەن بىر سەپتە تۇرۇپ ھەققانىي دەۋالىرىنى يۈرگۈزۈش، پۇل مال ياردەم قىلىش، ئۇلارنىڭ ھەق ھوقۇقلىرىنى تەلەپ قىلىش، ئۇلارنىڭ ھېچ بىرىنى قىلالمىغان تەقدىردىمۇ، ئۇلار ئۈچۈن ئاللا تائالاغا دۇئا قىلىش بىلەن بۇ دىنىي قېرىنداشلىق بۇرچىنى ئادا قىلىش مۇمكىن. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دېگەن، مۆمىنلەر بىر بىرىنى سۆيۈش بىر بىرىگە رېھىم شەپقەت قىلىش ۋە بىر بىرىگە ھېسداشلىق قىلىشتا قايسى بىر ئورگىنى ئاغرىسا پۈتۈن ئورگانلار ئىسىتماش ۋە ئۇيقۇسىزلىق بىلەن ئۇنىڭغا ئورتاق بولىدىغان بىر پۈتۈن بەدەنگە ئوخشاشتۇر كىشىلەرنىڭ ئەيىبىنى يۆگەشنىڭ زۆرۈرلۈكى گۇناھكارلارنى ئىنسانلار ئالدىدا رەسۋا قىلماسلىق كىشىلەرنىڭ ئەيىبلىرىنى يۆگەش گۈزەل ئەخلاقتۇر ئەكسىچە كىشىلەرنىڭ ئەيىبلىرىنى ئاچىدىغانلار گۇناھكارلارنىڭ گۇناھلىرىنى ئىنسانلار ئارىسىغا يايىدىغانلار ئاللاھ تائالانىڭ غەزىپىگە ۋە ئازابىغا لايىق بولغۇچىلاردۇر. ئاللاھ تائالا قۇرئان كەرىمدە مۆمىنلەر ئۈستىدە يامان سۆزلەرنىڭ تارىلىشىنى ياقتۇرىدىغان ئادەملەر شۈبھىسىزكى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە قاتتىق ئازابقا قالىدۇ دېگەن. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام قانداقلا بىر ئادەم يەنە بىر ئادەمنىڭ ئەيبىنى ياپىدىكەن، ئاللاھ تائالا قىيامەت كۈنى ئۇنىڭ ئەيبىنى ياپىدۇ دېگەن. ئەمما كىشىلەرنىڭ گۇناھلىرىنى يېپىش ۋە ئەيىبلىرىنى يۆگەش ئاللاھ تائالانىڭ ھەققىگە ئىشلەنگەن گۇناھلار ئۈچۈنلا بولىدۇ. گۇناھكارنىڭ گۇناھىنى يۆگىدىم دەپ، جىنايەتكارلارنىڭ قىلمىشلىرىغا سۈكۈت قىلىشقا بولمايدۇ. ئوغرىنىڭ ئوغرىلىقىنى كۆرۈپ تۇرۇپ، ئۇنىڭ زىيىنىغا گۇۋاھلىق بېرىشتىن ئۆزىنى قاچۇرۇش. خىزمىتىنى ياخشى ئىشلىمىگەن ئىشچىنىڭ ياكى كادىرنىڭ كەمچىلىكىنى يوشۇرۇش ئىمتىھاندا ئوقۇغۇچىلارنىڭ كۆچۈرۈشىگە يول قويۇش قاتارلىقلار قىلمىشتا ئۇلارغا شېرىك بولغانلىق ھېسابلىنىدۇ توققۇزىنچى ئادەم ئۆز ئۆزىگە رەھىم شەپقەتلىك بولۇش ئادەم باشقىلارغا رەھىم شەپقەتلىك ۋە كۆيۈمچان بولۇپ ئۆزىنى ئۇنتۇپ قالسا بولامدۇ ئادەم ئۆزىگە قانداق رەھىم شەپقەت قىلىدۇ ئادەم ئۆزىنىڭ تەن ساقلىقىغا زىيانلىق بولغان نەرسىلەرنى تەرك ئېتىش، يامان ئىشلارنى قىلماسلىق بىلەن ئۆزىنىڭ يۈز ئابرۇيىغا سەلبىي تەسىر كۆرسىتىدىغان ناشايان ئىشلاردىن يىراق تۇرۇش بىلەن ۋە ئۆزىنىڭ ئاخىرەتلىكى ئۈچۈن زىيانلىق بولغان گۇناھ مەسىيەتلەردىن قول ئۈزۈش بىلەن ئۆزىگە رەھىم شەپقەت قىلغان بولىدۇ ئونىنچى، پۈتۈن ئىنسانىيەتكە رېھىم شەپقەتلىك بولۇش. مەيلى مۇسۇلمان بولسۇن، مەيلى كاپىر بولسۇن، پۈتۈن ئىنسانىيەتكە رېھىم شەپقەتلىك بولۇش ھەرگىز قىيىن ئىش ئەمەس، بەلكى ناھايىتى ئاسان. ئىنسانلار قايسى دىنغا، قايسى ئىرىققا، قايسى رەڭگە ۋە قايسى دۆلەتكە تەۋە بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، ئۇلارغا ناھايىتى يۇمشاقلىق بىلەن ئادالەتلىك ھالدا مۇئامىلە قىلىش، ھەركىمگە تەبەسسۇم بىلەن قەلبىنى ئېچىش، پېقىرلارغا ھېسداشلىق قىلىپ، مەيلى ماددىي جەھەتتىن، مەيلى مەنىۋى جەھەتتىن كۈچىنىڭ يەتكىنىچە ياردەم قولىنى سۇنۇش، يېتىملارنى سۆيۈش، ئۇلارنىڭ بېشىنى سىلاش، ئۆزىگە يامانلىق قىلغانلارنى كەچۈرۈۋېتىش، تونۇمايدىغان كىشىلەرنىڭمۇ قىيىنچىلىقلىرىنى ھەل قىلىشىغا ياردەم قىلىش قاتارلىق گۈزەل ئەخلاقلار بىلەن رەھىم شەپقەتنى پۈتۈن ئىنسانىيەتكە يەتكۈزگىلى بولىدۇ. لەززەتلىك تائاملار بىلەن غىزالىنىۋاتقان ۋاقىتلىرىڭىزنىڭ بىرىدە، قوشنىلىرىڭىزدىن بەزى بىچارىلەرنىڭ يېگىلى يوق ئىچكىلى يوق پەقەت يوقلۇق ئىچىدە تۇرۇۋاتقانلىقىنى ئويلاپ ئۇلارغا بىرەر قاچا تاماق بەرگىنىڭىزنى بىلەمسىز ئاتىسى يوق ئائىلىسى كەمبەغەل بىر يېتىم بالىنىڭ بېشىنى سىلاپ ئۇنىڭ قولىدىن تۇتۇپ ئۆيىڭىزگە ئېلىپ كىرىپ بىر قۇر كىيىم كىيگۈزۈپ قويغىنىڭىزنى بىلەمسىز ئانىسى يوق دادىسى سىرتتا ئىشلەپ ئۆيىنىڭ كەملىرىنى تولۇقلاش يولىدا يۈرگەنلىكتىن ھالىغا يېتەلمىگەن بىر سائەت مۇڭدىشىپ ئولتۇرۇشقا ۋاقىت چىقىرالمىغان كۆڭلى دەردلىك بىرەر يېتىم بالىنى ئۆيىڭىزگە چاقىرىپ باش كۆزىنى سۈرتۈپ ئىسسىق بىر قاچا تاماق يېگۈزۈپ بولۇپ ئۇنىڭ بىلەن بەش مىنۇت مۇڭداشقىنىڭىزنى بىلەمسىز بىرەر قېتىم بولسىمۇ كوچىدا ياكى يولدا ناتونۇش ئادەم بىرەر تاغار يۈكنى ئۈستىگە ئېلىپ قويۇشىڭىز ئۈچۈن سىزدىن ياردەم سورىغاندا ئىشىم ئالدىراش دېمەستىن دەرھال بېرىپ ئۇنىڭغا ياردەم قىلغىنىڭىزنى بىلەمسىز ياشىنىپ قالغانلىقتىن ياكى كېسەللىكتىن ئاران ئاران مېڭىپ كېتىۋاتقان بىر ناتونۇشنى ماشىنىڭىزغا ياكى ئاپتوبۇسقا ئولتۇرغۇزۇپ بارىدىغان يېرىگە ئاپىرىپ قويغىنىڭىزنى بىلەمسىز ماشىنىسى بۇزۇلۇپ يولدا قالغان بىرى ئۈچۈن ئالدىراش ئىشىڭىز بولسىمۇ توختاپ ئۇنىڭغا ياردەم قىلغىنىڭىزنى بىلەمسىز گېزىت ژۇرناللاردا ياكى تېلېۋىزوردا ياكى ئىنتېرنېت تورلىرىدا جىددىي ماددىي ياردەمگە موھتاج بولۇۋاتقانلار توغرۇلۇق بېرىلگەن ئېلانلارنى كۆرگىنىڭىزدە بىرەر قېتىم شۇلارنىڭ ئادرېسىغا ئاز بولسىمۇ ياردەم پۇلى ئەۋەتكىنىڭىزنى بىلەمسىز ئەگەر يۇقىرىقى سوئاللارنىڭ جاۋابى ھەئە بولسا، سىز رېھىم شەپقەتلىك ئادەمسىز. ئاللا تائالانىڭ رەھمىتى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە سىزنى قورشايدىغانلىقىدىن خاتىرجەم بولسىڭىز بولىدۇ. ئەگەر جاۋابىڭىز ياق بولسا، سىز تاش يۈرەك ئادەمسىز. مۇھەممەد ئەلەيھىسسالامنىڭ ئەخلاقىدىن تولىمۇ يىراقتا ئىكەنسىز. كىشىلەرگە رېھىم شەپقەت قىلىشنى ئۆگىنىشكە ۋە ئۇنىڭغا ئادەتلىنىشكە زور ئېھتىياجلىق ئىكەنسىز. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بىزگە باشقىلارغا رېھىم شەپقەت قىلىشنى ئۆگىتىپ مۇنداق دېگەن، كىم بىرەر مۇسۇلماننىڭ دۇنيادىكى قىيىنچىلىقلىرىدىن بىرەر قىيىنچىلىقنى ھەل قىلىپ بەرسە، ئاللا تائالا ئۇنىڭ قىيامەت كۈنىدىكى قىيىنچىلىقلىرىدىن بىر قىيىنچىلىقنى كۆتۈرۈۋېتىدۇ. كىم بىرەر يوقسۇلغا ئاسانلىق يارىتىپ بەرسە، ئاللا تائالا ئۇنىڭغا دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئاسانلىق بېرىدۇ. كىمكى بىرەر مۇسۇلماننىڭ ئەيبىنى يۆگىسە، ئاللا تائالا ئۇنىڭ ئەيىبلىرىنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە يۆگەيدۇ. بەندە بۇرادىرىنىڭ ياردىمىدە بولغان مۇددەتچە، ئاللا تائالا ئۇنىڭ ياردىمىدە بولىدۇ. خۇلاسە كالام، رېھىم شەپقەتلىك بولۇش قىيىن ئىش ئەمەس. مۈشكۈلە ۋاقىتنىڭ يېتىشمىگەنلىكىدە ياكى قول ئىلكىدە بولمىغانلىقىدا. ياكى رېھىم شەپقەت قىلىشنى بىلمىگەنلىكتە ياكى ئىشىنىڭ ئالدىراش بولغانلىقىدا ئەمەس بەلكى ئاساسلىق مۈشكۈلە قەلبلەردىن رېھىم شەپقەتنىڭ سۇغۇرۇلۇپ كەتكەنلىكىدە يۈرەكلەرنىڭ تاشقا ئايلىنىپ قالغانلىقىدا ئاللا تائالانىڭ قەلبلەرنى لەرزىگە سالىدىغان ئادەمنىڭ ۋۇجۇدىنى تىترىتىدىغان ئىبرەتلىك ئايەتلىرى تىلاۋەت قىلىنغاندا ياكى يېگىلى يوق ئىچكىلى يوق كىيگىلى يوق بىچارىلەرنى كۆرگەندە يۈرىكى ئېزىلمەيدىغان ئادەمدىن ياخشىلىق كۈتكىلى بولمايدۇ مۇنداقلارغا پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ ئاللا سېنىڭ قەلبىڭدىن رەھىم شەپقەتنى تارتىۋالغان تۇرسا مەن ئەمدى نېمە قىلالايمەن دېگەن سۆزى يېتەرلىك

ئىلىم پەننى ئىشلىتىشتە رەھىم شەپقەتلىك بولۇش ئىلىم پەن ئۈچۈنمۇ رەھىم شەپقەت كېتەمدۇ دەپ ھەيران قالغانلىقىڭىز ئېنىق ئەمما رەھىم شەپقەتنى چىقىش يولى قىلمىغان ئىلىم پەننىڭ بالايىئاپەت ئىكەنلىكىنى بىلگىنىڭىزدە ماڭا قوشۇلىسىز ھازىرقى دۇنيانىڭ ھالىغا قارايدىغان بولساق كۈندىن كۈنگە ئىلىم پەن ئىلگىرىلىگەنسېرى رەھىم شەپقەت ئازىيىۋاتماقتا ئىلىم-پەن ئېلىپ كەلگەن ئاتوم بومبىلىرى ۋە راكېتالار بىلەن مىليونلىغان ئىنسان ئۆلمەكتە. نېمە ئۈچۈن ئىلىم-پەننىڭ ئىلگىرىلىشى بىلەن رەھىم-شەپقەت ئازلاپ كېتىدۇ؟ بۇنىڭ سەۋەبىنى بىلەمسىز؟ چۈنكى، رەھىم-شەپقەت بىلەن ئەخلاقلانمىغان ھەرقانداق ئىلىم-پەن بالايىئاپەت ۋە كىرىزىستۇر. شۇڭا قۇرئان كەرىم ئايەتلىرى ئىلىم پەن ھەققىدىكى پۈتۈن بايانلىرىدا رەھىم شەپقەتنىمۇ بايان قىلغان قۇرئان كەرىم سۈرىلىرى ئىچىدىن رەھىم شەپقەت يانداشتۇرۇپ كەلتۈرۈلمىگەن ئىلىم ھەققىدىكى باياندىن بىرەرنىمۇ تاپالمايسىز كەھپ سۈرىسىدىكى فەۋەجەدا ئابدەم مىن ئىبادىنا ئاتەيناھۇ رەھمەتەم مىن ئىندىنا ۋەئەللەمناھۇ مىن لەدۇننا ئىلما يەنى ئۇ ئىككىسى بىزنىڭ بەندىلىرىمىزدىن چوڭ رەھمىتىمىزگە ئېرىشكەن ۋە بىزنىڭ ئۆزىمىزگە خاس ئىلمىمىزنى بىز بىلدۈرگەن بىر بەندىنى ئۇچراتتى دېگەن ئايىتى بىلەن غاپىر سۈرىسىدىكى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ئۇلار پەرۋەردىگارىمىز سېنىڭ رەھمىتىڭ ۋە ئىلمىڭ ھەممە نەرسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ دەيدۇ دېگەن ئايىتى بۇنىڭ مىسالىدۇر